شرط جي طور تي، ڀلا جي الله جي پاسي نه هي قرآن هجي، پوء توهان ان جو انڪار ڪريو، پوء ڇا حال ٿيندو؟ هي تڏهن جڏهن شهادت قائم نه ٿي آ، شڪ جي صورت رڳو. وشهد شاهد من بني اسرائيل ۽ شاهد به ڪو شاهدي ڏي بني اسرائيل جو عليٰ مثله جيڪو اڳي مثال گذريو آهي تورات شريف ان وانگر چوي ته هي به آهي پوء آخر ڪيتر قدر توهان کي انڪار ڪرڻو آهي پوء اهو ماڻهو ايمان به آڻي پر توهان ڪريو تڪبر، تڪبر ٿيندو آهي بعد ثبوت جي، ڪفر ٿيندو آهي هن ايئن دعويٰ تي، سو جيڪڏهن الله جي طرفان آيو هجي ۽ پوء توهان ڪيو ڪفر يا ڪو شاهد اچي شاهدي ڏي ته هي قرآن سچو اٿو جيئن تورات آ، مثل عليٰ مثله جي مطلب جيئن تورات، پوء ايمان به اهو آڻي ڏيکاري واستڪبرتم توهان ڪريو غرور، پوء ڇا حال؟ حضرت عبدالله بن سلام نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن وٽ آيو چي الله جا رسول يهودي به ڄاڻن ٿا اسان به ڄاڻون ٿا انهن جا عالم اڳي به اها ڳالهه ڪري ويا آهن تورات شريف جي اندر به آهي ته تون الله جو رسول يجدونڪ مڪتوبا عندهم في التورات تورات ۽ تورات جي اندر به توکي تنهنجي متعلق شاهدي گواهيون انهن کي ملن ٿيون هاڻي توهان هڪڙو ڪم ڪريو مان تو تي ايمان آندو ارسل الي فلان و فلان و فلان فلان فلان ماڻهن ڏي ماڻهو موڪل اهي اچن واختبئ في بيت مان هن تنهنجي گهر ۾ پويان لڪي ٿو ويهان

نبي سائين جن ماڻهو گهرايا اهي اچي ويا پوء نبي سائين هنن کان پڇيو ته ڪيف فيڪم رجل عبدالله عبدالله همراهه توهان ۾ ڪهڙو آ چيس خيرنا وابن خيرنا سيدنا ابن سيدنا سردار پٽ سردار جو ڀلو پٽ اعلمنا وابن اعلمنا اسان ۾ وڏو عالم وڏي عالم جو پٽ نبي سائين فرمايو ارايتم اسلم تسلمون

ڪما ارسلنا الي فرعون رسولا خدا تعاليٰ قرآن ۾ فرمائي ٿو اسان توهان ڏي رسول موڪليو آهي رهبر جيئن فرعون ڏي رسول موڪليو هوسي ان کي توهان مڃو ٿا عبدالله بن سلام جڏهن آيو نبي سائين جي زيارت ڪئي دانهن نڪري ويس ان هذا الوجه ليس بوجه ڪاذب ههڙو چهرو ڪوڙو ناممڪن آ هڪدم چي سائين مان تو تي اسلام ٿو آڻيان

پوء ويچاري اها نابين به ٿي پئي. پوء ڪافر پيا چونس، اصابڪ اصابڪ لات والعزيٰ، لات ۽ عزيٰ پڳو ٿي ڏس، تنهنجي اک وئي هلي، اکيون ويون. دعا گهريائين رب کان ته رب هنن تهمت ڏني آهي، منهنجي نظر کي تون موٽائي ڏي. هي خوار ٿين، وري نظر هن جي سٺي ٿي وئي. بهرحال اهڙي قسم جي ماڻهن جا نالا وٺي حضرت صهيب، عمار يا ٻيا ماڻهو ڪافر انهن کي چون پيا لو ڪان خيرا جيڪڏهن ڀلو هجي ها ما سبقونا جيڪڏهن انهي اسلام ڏي اڳي اسان کان نه وڃن ها ڪمزور ٻانها ٻانهيون غربا مساڪين اهي اٿي اسلام جا علم بردار ٿيا آهن جيڪڏهن ڪا ڀلائي هجيس ها ته اسان کان ڪيئن اڳرائي ڪن ها؟ ڏس، اسان دنيا جا سڀ خير پاڻ وٽ گڏ ڪيا، هي اسان امير، هي اسان زردار، هي اسان جون دوستيون، هيڏا ڌنڌا، ڪا نيڪي ڀلائي دنيا جي اسان نه ڇڏي آهي. جيڪڏهن اسان جي تحقيق ۾ هيء شيء چڱي هجي ها ته ڪو اسان اسلام ۽ خيريت جو ڪم اهڙو ڇڏي ڏيون ها؟ اهو پيا ڏين دليل پنهنجي ڪردار جو. پنهنجي بلندي ۽ پنهنجي عقل جو فيصلو ماڻهن تي مسلط پيا ڪن ڪا شيء ڪانهي واذ لم يهتدوا به الله ٿو فرمائي جڏهن هدايت وارا نه ٿيا فسيقولون پنهنجو چون پيا هذا افڪ قديم قرآن شريف ڪوڙ آهي پراڻو اهو حال يا جيڪي نوان مسلمان ٿين پيا هاڻي للذين جي معنيٰ ڪريو لاء ڪافرن چيو مؤمنن کي مؤمنن مان مراد ڪمزور ايمان وارا نوان يا متوجه ٿيندڙ اسلام ڏي انهن کي چون پيا ته بابا متان مسلمان ٿيا آهيو چڱائي هجيس ها ته اسان کان اهي ماڻهو جيڪي ضعيف ڪمزور آهن ڪيئن اڳرائي ڪن ها انهي توجيه کان عن الذين واري توجيه کي وڌيڪ ترجيح ڏني وئي آهي نحو ۾ لام بمعنيٰ عن جي جڏهن ايندو آهي ته اتي اهو مثال ڏيندا آهن ته لام بمعنيٰ عن ڪيئن اکرن جي معنيٰ ٿيندي آهي ومن قبله ڪتاب موسيٰ موسيٰ عليه السلام جو ڪتاب امام رهبر ٿي آيو آهي اڳواڻ رحمت آ خدا جي انهي ۾ به اها ڳالهه هذا ڪتاب مصدق ۽ هي ڪتاب آهي تصديق ڪندڙ انهي جي لسانا عربيا عربي زبان لينذر الذين ظلموا جيئن ڊيڄاري الذين ظلموا ظالمن کي بشريٰ للمحسنين ۽ خوشخبري آهي نيڪوڪارن جي ان الذين قالوا بيشڪ اهي شخص جن چيو ته رب آ اسان جو الله ثم استقاموا پوء ثابت قدم ٿي بيٺا الله جو نالو وٺي پوء ثابت قدم ٿي بيٺا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون پوء انهن تي نه ڪو خوف آهي نه ڪي اهي ڏکوئبا. حزن به نه ٿيندو. خوف ٿيندو آهي ذات جي نقصان تي. حزن ٿيندو آهي زيان تي جيڪو ڪو ٻيو زيان ٿي پوي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته نه انهن کي ذاتي نقصان ٿيندو نه هنن کي جاني نقصان ٿيندو نه هنن کي مالي نقصان ٿيندو. جو ڪنهن ٻئي ڏک ۾ پون الله تعالي انهن کي دنيا آخرت محفوظ ڪري ڏني آهي اولئڪ اصحاب الجنت اهي جنت وارا جزاء بما ڪانوا يعملون سندن عملن جو بدلو جيڪي عمل ڪيون الله تعالي ان جو بدلو انهن کي عطا فرمائيندو بلند اخلاق جي تعليم ۽ تربيت ڏئي ٿو جيڪا رب تبارڪ و تعاليٰ جي هيڪڙائي کان بعد جيڪو موجد آ ڪائنات جو ذريعو هتي اچڻ جو ان جي عزت ٿو سيکاري ماء پيء جو وجود انسان جي هتي آمد جو ذريعو آهي سبب ظاهري اولاد جي وجود جو رب تبارڪ و تعاليٰ اهو رکيو

ڇو ته انهيء پيء ماء جي عزت ۽ ادب الله سيکاريو آهي. هاڻي اهي جيڪڏهن خدا سان تعلق جي بجاء ٽوڙ سيکارين ٿا ته پنهنجي سر کي ٿا گم ڪن ٻيو پوء ته تون انهن کان به ٽٽي ويندين. تنهنڪري اهو چوڻ نه وٺجانء ته توکي الله کان ٽوڙين نه پوء تون ٽٽي پوين ائين نه ڪجانء. انهيء ۾ وري به هنن جو فائدو آهي. حملته امه، ماء جي تڪليف کي الله تعاليٰ بيان ٿو فرمائي. انسان مغرور آ، پنهنجي صحت عافيت ۽ پنهنجي عقل کي ڏسي پوء حملا ڪندو آ. حملته امه، ماء هن کي کنيو هو پنهنجي پيٽ ۾ ڪرها، تڪليف سان، وضعته ڪرها ۽ هن کي ڄڻيئي تڪليف سان، حمله، حمل انهيء جو، وفصاله وري ٿڃ ڇڏائڻ، ثلاثون شهرا ٽيهه مهينا ٿيا. انهيء جون ٻه معنائون آهن. ٽيهه مهينا اڍائي سال، معنيٰ حمل جو زمانو ۽ ٿڃ جو زمانو اڍائي سال گڏي، پوء اهو هيئن ٿيندو جو گهٽ ۾ گهٽ مدت جيڪڏهن ٻار کي لڳي تياريء ۾ ماء جي پيٽ ۾ تيار ٿي مڪمل ٻار ٿي ڄمي، ڇهه مهينا ڪي ٻه ٽي ڏينهن آهن، ٻار ڄمي پوندو آهي، پوء ٻه سال کير جا ٿيا ٽيهه مهينا. جن ٻه سال کير جا چيا آهن انهن ڇهه مهينا حمل جا ٻڌايا آهن پر جن ماڻهن حمل جو عرصو اڍائي سال ٻڌو آهي ڇو ته ٻار اڍائي سال به پيٽ ۾ رهندو آهي ته حمله ثلاثون شهرا فصاله ثلاثون شهرا اها معنيٰ قرآن جي ڪئي اٿن حمل به اڍائي سال ته ان جو ٿڃ ڇڏائڻ به اڍائي سال انهن وٽ رضاع ٻن سالن کان پوء اڍائن سالن تائين به ثابت ٿيندو پهرين مسلڪ تي جو ٻار ڪو اچي ببو ڌائي اهو به حرام ٿي پوي جيئن پنهنجا ٻار ٻن سالن جو رکيو جن چيو آ ٻه سال انهن وٽ رضاع ٻن سالن جو جن چيو اڍائي سال رضاع اڍائي سالن جو احتياط هي آهي ته ٻه سال يقيني آهن ڇهن مهينن ۾ جيڪڏهن ڪو ٻار کير ڌائي وجهي پوء

وان اعمل صالحا ۽ مون کي نيڪ عمل جي توفيق عطا فرماء ترضاه جنهن کان تون راضي ٿين اهڙا نيڪ عمل يا صفت موضوع واصلح لي في ذريتي منهنجي اولاد ۾ به درستي آڻ انهن ۾ به صلاحيت اچي ته اهي به نيڪ ٿي پون اني تبت اليڪ مان تو ڏي متوجه ٿيو آهيان رب تعالي مان تنهنجو ٻانهو آهيان تو ڏي متوجه ٿيو آهيان تبت اليڪ رجوع ٿيو آهيان تنهنجي پاسي ڏي واني من المسلمين آئون فرمانبردار آهيان مان مان مسلمان آهيان فرمانبردار آهيان معنيٰ رب تعالي فرمائي ٿو ته اهڙا ڪي بندا الله جا اها دعا گهرندا آهن اولئڪ الذين نتقبل عنهم اهي شخص اهڙا آهن جن جي اسان قبول ڪندا آهيون دعا احسن ما عملوا عمل به انهن جو جيڪي ڪيون تنهن کان بهتر نتجاوز عن سيئاتهم انهن جي براين کي اسان معاف ڪندا آهيون في اصحاب الجنة اهي جنت وارن ۾ هوندا وعد الصدق سچي ڳالهه پڪو واعدو الذي ڪانوا يوعدون جنهن جو هنن کي واعدو ڏنو ويو آهي معنيٰ دنيا ۾ رسولن جي زبانن تي الله جي ڪتاب جي واعدي تي سمجهو ته ضرور وفا ٿيندي ان جي ائين ناهي ته رب تبارڪ وتعاليٰ انهن کي ڇڏي هڪڙي پارٽي اها آهي جيڪا پنهنجي پيء ماء سان سهڻو هلي، انهن جي لاء دعائون گهري، پنهنجي ايندڙ نسل جي لاء به دعا گهري. هر هڪ انسان تي اهو فرض آهي ته گذريل پنهنجي خاندان جي لاء به دعا گهري ۽ جيڪي ايندڙ نسل آهي قيامت تائين انهن جي لاء به دعا گهري. اهو هڪڙي صالح انسان جو دستور آهي جيڪو رب تبارڪ وتعاليٰ فرمايو.

اهڙي قسم جا لفظ هنن ڳالهايا معنيٰ ايتري قدر هو بي پرواهه بڻجي ويا جو الله تبارڪ وتعاليٰ جي ان ڳالهه کي هنن ڪجهه نه سمجهيو جيڪا نبي سڳوري ڪئي هن انجام جو خطرو ڏيارو مگر هن کي پرواهه نه آئي قال انما العلم عند الله چي اهو ايندو صحيح پر ڪڏهن ان وقت جي مون کي خبر نه آهي وابلغڪم ما ارسلت به مون ايترو پيغام توهان کي ٻڌايان ٿو جيترو مون کي حڪم آ ولڪني اراڪم قوما تجهلون پر مان سمجهان ٿو ته قوم توهان جاهل آهيو نادان آهيو اڙا توهان پنهنجي نقصان جي طلب ٿا ڪريو هيڏي جيڪو مان توهان کي موقعو ٿو ٻڌايان اهو ڪهڙو توهان جو خطرو آهي ان ۾ هڪڙي الله تعاليٰ تي ڀروسي ڪرڻ ۾ توهان کي نقصان ڪهڙو جنهن توهان کي پيدا ڪيو فلما راوه پوء آخر عذاب اچڻ شروع ٿيو نبي سڳوري چيو ته عذاب ايندو ڪڪرن جي صورت پٿرن جو مينهن وسندو هوا ايندي پوء ڏٺو ته ڪڪر اچن ٿا فلما راوه عارضا ڏٺو ڪڪر کي مستقبل اوديتهم ۾ هنن جي ندين نالن ۽ زمينن جي اڳيان پيا اچن

ماڻهو هڪ به نه رهي ختم بري اثر ڪذالڪ نجزي القوم المجرمين الله فرمائي ٿو اهڙي طرح اسان جزا ڏيندا آهيون مجرم قوم کي غضب جو طوفان هليو درخت ماڻهو جانور اڏري ڪاڏان جو ڪاڏي ٽڪرا ٽڪرا ٿي پاش پاش ٿي هليا ويا کنڊرات وڃي جاين جا بچا مجرمن جو اهو حال ٿيو ولقد مڪناهم فيما ان مڪناڪم فيه

اهو انهن جي مٿان اٿلي پيو، معنيٰ عذاب اچي ويو. ولقد اهلڪنا ما حولڪم من القريٰ اسان توهان جا اردگرد علاقا به تباهه ڪري ڇڏيا آهن ڪيترا جو انهن علاقن ۾ ثمود جي قوم کان سوا لوط عليه السلام جي قوم ڏسو شعيب عليه السلام وارو علاقو ڏسو

وڏي درجي وارو معبود ڪري، پنهنجو محبوب معبود تان انهن کي قربانا ويجهو ڪري، سمجهو قربان قربت کان ورتل آهي، وڏي درجي جو معبود تان انهن کي بڻايو، پوء اهي تهان جي انهن جي مدد نه پيا ڪن ڇو؟ بل ضلوا عنهم ويا هن وقت ۾ گم ٿي، جن خدائن جي بل بوتي زندگي گذاريندا هئا، الله جي عذاب جي وقت ته هڪڙو نظر انهن کي نه آيو. ذلڪ افڪهم ڪوڙ هو انهن جو، ڪوڙ کي به ڪو بنياد. وما ڪانوا يفترون ٻيو جيڪي هي پاڻ ٻڌندا ها اجايون ڳالهيون انسان پنهنجي خيال ۾ غلط ڳالهه کي ٽيڪ ڏئي سهارو وٺندو آهي رب تعاليٰ فرمايو ته ائين ڪونهي انسانن جو الله تعاليٰ اڳي تمرد ۽ سرڪشي ٻڌائي ان کان پوء رب تعاليٰ جنن ۽ انهن جي فرمانبرداري جي متعلق ڳالهه ٻڌائي، جيڪي نصيبين جا جن آيا ها نبي سائين جن وٽ اچي مسلمان ٿيا. ان کان پوء وري الله تعاليٰ سرڪش قومن جي ڳالهه ٻڌائي. درجيوار ايئن مضمون رب تبارڪ وتعاليٰ سمجهائيندو رهي ٿو ته جيئن ماڻهو هدايت وٺن. واذ صرفنا اليڪ نفرا من الجن هڪڙي جماعت جنن جي توهان ڏي اسان موڪلي. يستمعون القرآن قرآن پيا ٻڌن. فلما حضروه جڏهن اچي پهتا قالوا چيون چپ ڪيو چپ ڪيو انصتوا قرآن ٻڌائون چيون چپ ڪيو اصل ڳالهه هي آهي ته بعثت کان اڳ ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جي نبوت جي ظاهر ٿيڻ کان اڳ ۾ اهي جن آسماني خبرون معلوم ڪندا ها ۽ انهن خبرن ۾ دستور انهن جو اهو هوندو هو جيڪو نبي سائين جن ٻڌايو ثم بدد بين اصابعه اي فرق بخاري ٿو چئي ته نبي سائين جن هي اسان کي هٿ ڪري ڏيکاريا صحابه روايت ٿا ڪن جن ائين هڪ ٻئي جي مٿان چڙهندا ويندا آهن چڙهندا چڙهندا آسمان تي اتي جيڪو پويون جن هوندو هڪ ٻ

اڳي جيڪو دستور هو اهو جنن کي پنهنجي ڀوپن کي جن ٻڌائيندا ڀوپا وٽ وري ماڻهو ايندا هئا سوال کڻي ڪو اهڙي قسم جو شخص به آيو جنهن جي قسمت جو فيصلو اتي مٿي ٿيل هو جيڪو جنن کي آئوٽ ٿي مليو هن کي چوندو بابا تون اهي ڪم ڪر تنهنجو مريض هيئن خوش ٿيندو پوء اهي پئسا انهن کي ڪڍندا هئا الله کان متوجه ٿيڻ جي بجاء اهي انهن ڏي متوجه ٿيندا ها پوء شرڪ ڪفر ۾ پوندا ها جنن جي اها هڪڙي پرچار آهي ماڻهن کي گمراهه ڪرڻ جي شيطاني هڪڙو طريقو آهي هڪڙي ڳالهه سچي هئي اها نڪتي ٻيون ڳالهيون سؤ ڪوڙ ان سان ملائيندا ماڻهو پيا ايندا هر ڪو ڳالهه سچي ڪندو ڪوڙي ڳالهه ته نظر انداز هوندي آهي جنن ۽ شيطانن جو ماڻهن کي پاڻ ڏانهن متوجه ڪرڻ جو ۽ گمراهه ڪرڻ جو طريقو هوندو هو هڪڙو جڏهن قرآن پاڪ نازل ٿيو ته انهن جنن تي ڪنٽرول ٿيو ضابطو ٿيو وڏو ملائڪن ان جي مٿان ضابطو وڌو سو انهي جي متعلق جن اچي پريشان ٿيا ته حادثو ڪهڙو ٿيو آهي جو اسان جا تعلقات آسمان کان ٽٽڻ جهڙا ٿي ويا آهن ذري گهٽ وڃون ٿا ته شهاب ثاقب ٿو لڳي اها هئي ڳالهه

چند اصحاب به ساڻ هيا. اتي رستي ۾ نماز پڙهيائون. صبح جو وقت هو. قرآن شريف نبي سائين جن پڙهيو پئي. ڏاڍو مؤثر ۽ دلڪش آواز، نبوي آواز، قرآن جي عظمت ۽ هيبت هنن جي دلين تي ڇائجي وئي. جنن جي ڪا جماعت ولر هئي مٿو لنگهيو قرآن جو ٻڌئون ته لهي پيا. هڪ ٻئي کي چيائون بس ڪري ٻڌو. جڏهن قرآن شريف ٻڌي پورو ڪيون چيون ته هيء شيء آهي. ايڏي برڪت، ايڏي هدايت، ايڏي نورانيت، ايڏو رعب، اهو سارو جيڪو آسمان ۾ هاڻي جديد پهرو آيو آهي هن جي ڪري. نبي سائين جن قرآن پڙهي فارغ ٿيا پوء اهي جن پنهنجي ايمان ۽ يقين سان ڀرجي پنهنجي ڳوٺ ڏي ويا پنهنجي قوم

۽ جي قرآن ٻڌو اٿن. بيعت ڪين ورتو تن. حضرت انس کان روايت اچي ٿي، حضرت عبدالله بن مسعود کان روايت اچي ٿي، ڪتابن حديث جي ۾ روايتون اچن ٿيون. خفاجي ڇهه دفعا انهي جنن جي ملاقات جي دعويٰ ڪئي آهي. قالوا يا قومنا انا سمعنا ڪتابا اسان هڪڙو ڪتاب ٻڌي آهيون انزل من بعد موسٰي موسٰي عليه السلام کان پوء لٿو آهي وچ ۾ اهڙي برڪت اسان نه ٻڌي نه ڏٺي عمريون جنن جون گهڻيون هن. ٻه ٽي ٻه ٽي هزار ورهيه به جنن جي عمر آهي مصدقا لما بين يديه اڳين ڪتابن جي تصديق ٿو ڪري يهدي الي الحق حق ٿو ڏسي الي صراط مستقيم سڌي رستي ڏانهن يا قومنا اسان جي قوم اجيبوا داعي الله توهان به الله جي سڏيندڙ جو سڏ مڃيو آمنوا به ان تي ايمان آڻيو يغفر لڪم من ذنوبڪم الله توهان جا گناهه معاف ڪري يجرڪم من عذاب اليم دردناڪ عذاب کان ڇڏائي متان جهنم ۾ پئجي وڃو

الله جي قرآن کي اسان ٻڌي آيا آهيون اهو توهان مڃيو هلو هلي سمجهو اهڙي طرح جن صالح انهن پنهنجي قوم کي هدايت ڏني جيڪو نه مڃي ٿو اهو گمراهي ۾ آهي اولم يروا ان الله الذي خلق السماء ڇا نٿا ڏسن او الله جي آسمان پيدا ڪيو زمين پيدا ڪيو ولم يعي بخلقهن انهن جي پيدا ڪرڻ ۾ ٿڪو نه آهي توهان خدا کي ڇا ٿڪائيندؤ بي فرماني ڪري

معنيٰ انهن کي ڍر ڏيندو رهو جيئن اسان ڍر ڏني آهي. تبليغ ۽ تعليم ڪر ته جيئن انهن جو معيار مضبوط ٿئي يا گمراهي جو يا هدايت جو. ان کان بعد نتيجو صحيح نڪري. ڪأنهم يوم يرون ما يوعدون اهو ڏينهن جنهن کي جو ڏسن ٿا. لم يلبثوا ڏسندا جنهن ڏينهن جو واعدو آهي جنهن ڏينهن ڏسندا ان کي چوندا ته نه ٽڪياسي مگر ڪا گهڙي هڪڙي ڏينهن جي. اسان دنيا جي زندگي ته تمام ٿوري گذاري آهي. معنيٰ دنيا جي جهان ۾ جيڪا به ماڻهو عمر گذاري ٿو اها ان وقت هن کي ٿورڙي نظر ايندي گذريل شيء جو ڀلا ڪهڙو آهي ماڻهو وٽ هن وقت موجود مادو جو ان کي ڊگهو يا ٿورو سمجهي چوندا ڪا گهڙي ڏينهن جي ٽڪيا بلاغ پهچائي ڏيڻو آهي هي تبليغ آ نبي تون ڪر يهلڪ الا القوم الفاسقون فاسق ۽ بي فرمان هلاڪ ٿيندا. نصيحت جي ڳالهه پهچائي، ڳالهه ٻڌائي سمجهائي، بي قصور ڪنهن کي ڪونه پڪڙبو. الله تعاليٰ فرمايو ته توهان قوم کي تبليغ ڪريو، ٻڌايو الله جا حق ۽ حڪم ۽ انساني حقوق، عدليه، عبادت، انسان جا فرائض، اهي ماڻهن کي سمجهايو. هي احقاف جو پروگرام هو. اهو بين الاقوامي هڪڙو پروگرام آهي، جنن تائين پهتو آهي. ماڻهو، جن، قومون سڀ هن ۾ اچن ٿيون. مرڪز انهن جو بڻايو ويو ام القريٰ کي ۽ عرب جي ماڻهن کي. بسم الله الرحمٰن الرحيم.

مان ميساريندڙ آهيان، الله مون سان ڪفر کي ختم ڪندو، مان عاقب آهيان سڀني نبين کان پويان ايندس، آئون حاشر آهيان معنيٰ سڀ ماڻهو منهنجي قدمن تي اچي گڏ ٿيندا قيامت جي ڏينهن به ۽ مان محمد آهيان ۽ احمد آهيان محمد سندن سندن نالو هتي دنيا جي اندر ۽ احمد سندن دنيا آخرت جو نالو آسمانن ۾ مشهور آهي هن سورت جي شروعات جنهن طريقي سان ٿي آ وڏو هڪڙو حاڪمانه انداز آ الله تبارڪ و تعاليٰ فرمائي ٿو جن شخصن ڪفر ڪيو الله جي رستي کان ماڻهن کي روڪيائون اها عادت هئي ڪفار جي جان ۽ مال هر طرح ان ڪوشش ۾ خرچ ڪندا هئا الله تعاليٰ فرمايو اهو هنن جو پنهنجو نيڪ ڪردار هو سندن فيصلي ۾. اهو الله تبارڪ و تعاليٰ هن جو ضايع ڪري ڇڏيو. بسا اوقات اهڙي قسم جون قربانيون جيڪي هنن مال ۽ جان جي متعلق ڏنيون، هنن جي عتاب جو باعث بڻيون. جيئن ته هنن اسلام جي خلاف پئسا خرچ ڪيا، اسلام جي خلاف هنن لڙايون ڪيون، جنگ بدر جو معرڪو، جنگ احد جو معرڪو، ان کان سواء ٻيون لڙايون، آمد رفت، جسماني تڪليف، پئسي جو خرچ، جان جو ضياع، نقصان، رب تعاليٰ فرمايو ته انهن جا عمل سڀ اڪارت ٿي ويا. ايمان جي دولت ايمان جي پشت پناهي نه هئي، جيڪڏهن ايمان جي پشت پناهي نه آهي ته ڪيترا به عمل بهتر هجن اهي رد آهن.

ته جيئن اڳتي وڃي ڪو ڀلو نتيجو حاصل ڪجي پر ايڏو طوفان اچي هوا اچي جيڪا هن کي اڏاري کڻي وڃي ديرو سان فرمائي ته جڏهن موت جي آنڌي ۽ طوفان ايندو ته هنن جي عملن جي ساري صفائي ٿي ويندي ۽ ان عملن بنا ضرور ته ڪافرن جا عمل سڀ اڪارت ٿي ويا. هيڏي محنت ڪيائون، نبي جي خلاف لشڪر ڪشي ۽ وري ڪوشش، هٿيار، عرب جي قبائل کي دعوتون ڏيڻ ته هاڻي وڃو ٿا مسلمانن جو استيصال ڪرڻ، جهڙي طرح انهن بدر جي لڙائي ۾ ڪيو. احد ۾ ڪيو، احزاب ۾ ٻارهن هزار لشڪر وٺي آيا، مقصد هيء هو ته اڄ مسلمانن جي بس تاريخ تي ليڪ ڏئي اينداسين. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اضل اعمالهم انهن جي عملن کي الله تعاليٰ اڪارت ڪري ڇڏيو.

رب تعاليٰ انهيء جي درميان جيڪي سستيون هن سي معاف ڪري ڪذلڪ يضرب الله للناس امثالهم اهڙي طرح بيان ڪندو آهي الله تعاليٰ ماڻهن جي لاء مثال معنيٰ الله تعاليٰ هنن کي پوري طرح حالات ٻڌائي ۽ سمجهائي ڇڏيندو آهي ۽ انهن جي گناهن ۽ غلطين کي معاف ڪندو آهي ته جيئن آئنده باطل پرستي جي نحوست کي ۽ ڪفر ۽ شرڪ جي شامت کي محسوس ڪري ۽ پنهنجو پهلو تهي ڪن پاسي ٿي وڃن ۽ حق پرستي جي برڪت هنن جي ذهن ۾ پوري طرح ويهي وڃي ۽ ان تي قرباني لاء هميشه سرشار ۽ تيار هجن. اهي الله تعاليٰ مثال ٻڌائي ماڻهن جي ذهن کي مضبوط ڪندو آهي. ڪافرن جا هيڏا ڪردار انهن سڀني کي الله تعاليٰ ڪنهن به صورت ۾ ساب نه وڌو حالانڪه هو پنهنجي خيال ۾ وڏا فيصلا ڪري چڪا هيا الله تعاليٰ ٻنهي فريقن جا حالات ٻڌايا، مثال بيان ڪيا، ڳالهيون سمجهايون، سڄو معاملو رب تبارڪ و تعاليٰ ٻڌايو. فاذا لقيتم الذين ڪفروا فرمائي ٿو الله تعاليٰ ته جڏهن توهان ڪافرن سان ٽڪرجي پئو ٽڪراء ٿي وڃي توهان جو ڪافرن سان مقابلو ان وقت ڪهڙو ڪردار توهان کي اختيار ڪرڻو آهي اهو توهان جو ۽ ڪافر جو مقابلو حق ۽ باطل جو مقابلو آهي توهان ڏانهن حق ڪافر ڏانهن باطل جنهن وقت مسلمانن ۽ ڪافرن جي جنگ ٿي وڃي ته مسلمانن کي پوري طرح مضبوطي ۽ پامردي سان ۽ بهادري سان ڪم ڪرڻ گهرجي پوء ان ۾ الله تعاليٰ مدد جڏهن ڪافرن جو زور ٽٽي پوي، وڏا وڏا انهن جا شرير مري وڃن ۽ جٿو انهن جو ڀڄي پوي ته پوء توهان ڪا به انهي دور ۾ سستي نه ڪجو ۽ انتها چست رهجو تردد ۽ پريشاني جو سوال ئي جيئن نه هجي فيصلو هي اٿو جنگ جي دوران فضرب الرقاب، ڪافرن جون گردنون ماريون. ڇاڪاڻ ته انهن جيڪي عزائم ڪيا آهن، اهي عزائم ايڏا ناپاڪ جي انهن جو ڪو حصو به صادر ٿي پوي ها ته انهن جو فيصلو ٻڌو ته هي هيو روايت ۾ اچي ٿو ته قريش مسلمانن جي مقابلي ۾ پنهنجي تجارت کي مضبوط ڪري ۽ پنهنجي واپار کي پري پري کان آڻي دولت گڏ ڪندا هئا انهي لاء ته جيئن هٿيار به گهڻا ڪجن همراهه به گهڻا ڪجن ته جيئن هاڻي مديني منور تي چڙهائي ڪري مسلمانن جو استيصال ڪجي استيصال چئبو اصل کان پٽي ڪڍڻ بنيادون اکيڙي ڇڏيون هي جيڪو ابو سفيان قافلو تيار ڪيو هو انهي بنياد تي هيو هجرت کان بعد آهي مڪي مڪرم کان شام هلي ويو ۽ انهن ۾ انهن سڀني نذر ڪيو ته انهي تجارت ۾ جيڪي به اسان کي نفع حاصل ٿيندا سڀ انهي جنگ ۾ ڪم آڻبا انهي ناپاڪ ارادي تي انهي قافلي جو بنياد وڌو ويو اهو قافلو خوب ڀرجي آيو حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي اها خبر پئي هنن اهو قافلو سڄو اسان جي مقابلي ۾ تيار ڪيو آهي فرمايو ته ان قافلي تي حملو ڪريو ان قافلي تي قبضو ڪريو جنهن قافلي جي پيداش جنهن قافلي جو مور ۽ اصل سارو اسانجي خلاف اسانجي قتل ڪرڻ ۽ اسانجي مارڻ ۽ اسانجي جنگ ۾ اهي خرچ ڪندا ڇو نه ان قافلي تي قبضو ڪري ڇڏجي هنن جو جاسوس به ڪو هيو، جنهن خبر ڪئي، وڃي مڪي مڪرمه ڏي ته توهان جو قافلو جيڪو ابو سفيان آڻي ٿو، هن مهم تي جيڪو توهان ڇڏيو هو، انهيء مهم کي ٽوڙڻ جي لاء ۽ قافلي تي قبضي ڪرڻ جي لاء حضور انور صلي الله عليه وسلم جي متعلق جيڪو هو نڪتو آهي، پنهنجا ماڻهو وٺي ابوجهل کي خبر پئي. ابوجهل وڏو هڪڙو لشڪر ٿيا نه ته هونء هي قافلي جي آمد ۾ ۾ وڃڻ مهل جي دعوتون ڪندا اٺ ڪهندا هيا. پوء قريش جي جماعت ۾ بنو هاشم، انهن ۾ ابو جهل، اميه بن خلف، شيبه بن ربيعو، عتبه بن ربيعو، جڏهن ايندا ها ڪنهن جاء تي، ته پوء اتي انهن جي لاء ڏاچيون وغيره اٺ ڪهائڻ جون دعوتون ڪرڻ اهو هوندو هو طريقو پوء جنگ جي اندر هنن جي اها جيڪا هئي سڄي قوت وئي ختم ٿي بدر جي جنگ ۽ بدر جي جنگ کان پوء احد جي جنگ پوء هنن کي جيڪو وڏو نقصان پهچايو سو بدر جي جنگ نقصان پهچايو، احد جي جنگ نقصان پهچايو، احد ۾ ڪجهه مسلمانن کي به تڪليف پهتي، بدر ۾ ته هنن جو صفايو ٿي ويو ڪافرن جو اڳ ۾، احزاب جي جيڪا لڙائي ٿي ان ۾ آئنده ڪافرن جون اميدون صفا ختم ٿي ويون، ڪٽجي ته ٻيهر مسلمانن تي حملو نٿو ڪري سگهجي.

هيڏي الله تعاليٰ فرمائي ٿو جڏهن توهان ڪافرن سان لڙو فضرب الرقاب پوء گردنون ماريو ڇو ته اهي توهان جي مارڻ جي لاء تيار آهن توهان سان چڙهايون ڪري جنگيون ٿا ڪن اسلامي تعليم کي مليا ميٽ ڪرڻ ٿا اچن اسلامي تعليم جي فروغ لاء پهريون مسئلو هڪڙو آهي جيڪو رب تبارڪ وتعاليٰ قرآن پاڪ ۾ بيان فرمايو آهي

لعنت جي مقابلي ۾ رحمت، اسلام جي تعليم، جي مقابلي ۾ هنن ڪفر ۽ ڪفر کي رواج ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. الله تعاليٰ قرآن جي تعليم جبري ڪئي آهي. جيڪو نه وٺندو تنهن کي زور سان تعليم ڏبي. جيڪو تعليم جو مقابلو ڪندو انهيء جبر جو تنهن سان جنگ ڪبي پر قرآن ضرور پهچائبو. اهو فيصلو آهي اسلام جو. دنيا جي اندر ڪنهن به ڳالهه تي جبر ڪونهي جبر آهي ته هن قرآن تي جبر آهي. زور سان سمجهائبو ماڻهن کي ۽ اها الله تعاليٰ قرآن شريف جي پوين پارن ۾ ان ڳالهه کي بيان فرمايو آهي ۽ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي هنن جيڪي تيرهن سال تڪليفون ڏنيون سي انتها درجي جون هيون جماعت تيار ٿي وئي ذهن ٺهي ويو ۽ ذهن اهو انهيء درجي جو ٺهيو جو هنن پنهنجي سر جي پرواهه نه ڪئي قرآن شريف جي تعليم ڏيارڻ ۾ ۽ الله جي قانون کي رائج ڪرڻ ۾ مال ٻئي درجي جي شيء آهي پهرين درجي جي سر آهي هنن الله جي دين ۽ قرآن ۽ قانون کي ۽ قرآن جي تعليم کي اولي درجو ڏنو ۽ پنهنجي وجود ۽ حياتي ۽ زندگي جو انتهائي مقصد سمجهيو اهڙي جماعت تيار ٿي، اهي تيرهن ورهيه نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جا مڪي مڪرمه ۾ انهيء قسم جا هئا. پوء نڪري آيا اور تي. هيڏي جڏهن آيا ته هاڻي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته جڏهن ڪافرن سان توهان جو ٽڪراء ٿئي ته پوء گردن ماريو نه ڇڏيو، ڇو ته انهن هيترا سال توهان کي اذيتون ڏنيون، تڪليفون ڏنيون، توهان جي پروگرام کي ٺڪرايو، ان جي آڏو روڙا اٽڪايائون، اڃا به اهي نٿا ڇڏين، تنهنڪري پنهنجي طاقت کي استعمال ڪري رستو صاف ڪريو. جيئن قرآن شريف ملڪ ۾ هلي سگهي. حتي اذا اثخنتموهم جڏهن توهان انهن کي قتل ڪري ڇڏيو اهو ٿيو جنگ جو ميدان پوء جڏهن انهن جي طاقت ٽٽي پوي پوء ڀڄڻ شروع ڪن صفون ٽٽن پوء انهن کي پڪڙيو پوء ماريو نه وري جڏهن سيڌا بيٺا آهن ته انهن کي ماريو جڏهن پٺي ڏين ته پوء ٻڌو ڪو نه ماريو. فشدوا الوثاق پوء مضبوط ٻڌو قيد کي مضبوط ڪريو. حضور انور صلي الله عليه وسلم جڏهن انهيء تي عمل ڪيو بدر جي اندر ستر ماڻهو هنن جا گرفتار ڪيا ويا.

يا جي توهان جا به ڪجهه گرفتار ڪيا اٿن ته انهن جي عيوض ۾ فديو وٺو ماڻهوء تي ماڻهو ڇڏيندا وڃو ماڻهوء تي ٻه ماڻهو ڇڏيو ٻن ماڻهن تي هڪڙو ڇڏيو يا پئسا ڏوڪڙ وٺي ڇڏيو ته جيئن هيڏي توهانکي وري عسڪري قوت اسلحو وغيره ٿئي ڇاڪاڻ ته اسلام جي مٿان اهو ڪم فرض ٿي چڪو آهي، الجهاد في سبيل الله، تنهن ڪري ان کي قوت ڏيڻ لاء مالي طاقت کپي ٿي. هي الله تبارڪ وتعاليٰ هن سورت جي اندر هدايت ٿو ڏي ۽ ڳالهه ٿو سمجهائي. احسان ڪندؤ، انهن کي رها ڪندؤ، انهي صورت ۾ ممڪن آهي ته انهي توهان جي احسان ۽ خوبيء اخلاق جي ڪري هو توهان جي طرف راغب ٿين. ۽ پوء توهان سان رفته رفته توهان جي دين سان محبت ڪرڻ لڳن. اهو به ٿي سگهي ٿو ته توهان زر فديو وٺي انهن کي ڇڏيو پوء توهان کي وري قوت پيدا ٿئي ان قوت سان وري توهان جي طاقت کي محسوس ڪن وليجدوا فيڪم غلظة شدت توهان جي محسوس ڪري پوء وري آڻ مڃن انهن جي ئي پئسي سان انهن جي سامهون پنهنجي قوت ڏيکاري انهن کي پنهنجي فرمانبردار ڪريو بهرحال جنگي قيدين کي واپس وطن موٽائڻ جي لاء ٻن صورتن مان ڪا به هڪڙي صورت اختيار ڪيو.